ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມເຄີຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວໃໝ່ໆ ມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳຜົນງານເພງໃໝ່ ມາສະເໜີທ່ານ ເປັນຜົນງານເພງຂອງສິນລະປິນໜຸ່ມຈາກ ສປປ ລາວ ເຕຊິນ ວົງທອງຄຳ ເພງນີ້ເປັນແນວເພງປັອບແບບເກົາຫຼີ ຕາມທີ່ນັກຮ້ອງໜຸ່ມໄດ້ບອກໄ ວ້ ແຕ່ເອື້ອຍວັນນະສອນວ່າມັນມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ກໍຄືການປະສົມປະສານສຽງເອື້ອນຂອງລູກທົ່ງລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພງນີ້ໜ້າຟັງຍິ່ງຂຶ້ນ ເອົາໄປຟັງເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມໃຝ່ສູງ ຄືການໝາຍ ປອງສິ່ງທີ່ສູງກວ່າ ເຊິ່ງເປັນຄຳເວົ້າທີ່ພວກເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍໄດ້ຍິນຢູ່ສະເໝີ ດັ່ງຊື່ຂອງເພງນີ້ ດອກຟ້າກັບໝາວັດ

ສ່ວນເພງ ຈິງຫຼືວ່າບໍ່ ຂອງນ້ອງ ຈັນທະວີ ສິນທະສົມພອນ ເປັນຜົນງານເພງຂອງສິນລະປິນລາວອາເມລິກັນ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຕິດຕາມພວກເຮົາສະເໝີໄປ

ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ອອກທັງໝົດ 30 ນາທີ ແຕ່ວັນນະສອນຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຕິດຕາມຮັບຟັງພວກເຮົາຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ຂໍຂອບໃຈທີ່ຄອຍຕິດຕາມ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ໄດ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ຂຽນຝາກໄວ້ໃ ນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ກໍຊື່ນໃຈຫາຍເມື່ອຍເລີຍ ເພາະສະນັ້ນ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍມອບເພງມ່ວນໆ ກ່ອມທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້ານອນໃນບົດເພງ